چوي ٿو ان ماڻهوء کي جنهن ۾ خيال هوس، شڪ هوس، ظن هوس. ظن هو، ظن شڪ کان وڌيڪ آهي. ظن معنيٰ ان کي پڪ، پڪ به ظن کي چئجو ۽ ڪنجيڪچر به چئجي، ٻنهي ليولز تي ظن جيڪو آهي. ته قال جنهن منجهه خيال هوس ته هي هي نجات پائيندو ناجن ناج نجات پائيندو منهما اذڪر من انهن ٻنهي منجهان ان کي ڇا چئين ته اذڪرني عند ربک تون پنهنجي رب وٽ پنهنجي مالڪ وٽ پنهنجي ڌڻي وٽ پنهنجي بادشاهه وٽ منهنجو ذڪر ڪجانء اذڪرني عند ربک فانساه الشيطان ذڪر ربه پوء ڀلايو هن شيطان ان کان جو ذڪر ڪري پنهنجي رب وٽ. هاڻ هي عجب جهڙي ڳالهه آهي جو وساريون ته اسين پاڻ ٿا پنهنجو پر هڻون ٿا شيطان تي، ڀلا اها ڳالهه ڪيئن ٿي ٿئي؟ فانساه الشيطان ذڪر ربه آخر ۾ به جڏهن قصي جي آخر منجهه حضرت يوسف عليه السلام ڀائرن سان جڏهن گفتگو پنهنجي پيء سان گڏ سڀني سان گڏ جنهن وقت ويهندو پوء ڳالهه ڪندو پوء چوندو ته اهو شيطان اهو ڪم ڪيو پوء هاڻي شيطان ويچارو مٺو شيطان تي سڀ ڪو ٿو هڻي شيطان ته ڏسڻ ۾ اچي ڪونه ٿو پر هاڻي ڳالهه قصو اهو ڪيئن آهي

بادشاهه وٽ ته هاڻي پهرين ڏينهن ته اهي بادشاهه کي وڃي چيس سائين بس مون کي نوڪري تي رکيو اٿو توهانجي مهرباني پر هتي هڪڙو ماڻهو ويٺو آهي ان هيئن چيو آهي پر ته منهنجي سفارش ڪجان ته چون ان کي ڊپ ٿيندو خيال ٿيندو وسوسه هن جي دل ۾ ايندو ته چوندو بادشاهه ماڳهين مون کي ڪڍي ڇڏي وري اڃا مس وس ته رکيو اٿس مون کي نوڪري ۾

پر پنهنجي دل ۾ جيڪو وسوسا وجهي ٿو، پوء هاڻي شيطان ڪهڙي ڪا ٻاهرين ڪا حيثيت آهي ڪا اندر جي حيثيت آهي خبر ناهي پر رب پاڪ کي وڌيڪ خبر آهي پر ايترا ڪه شيطانن ڪه ڇا آهي پوء حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو ته شيطان توهان جي رت ۾ آهي ڄڻ توهان جي جينز ۾ هاڻ ڇا ڊي اين اي ۾ لڳو پيو آهي ڇا شيطان معنيٰ شيطان اندر ۾ ئي ڪو آهي هاڻ اهو ئي ويٺو وسوسا وجهي دماغ ۾ ۾ آهي ڪٿي آهي ڇا خبر ڏسڻ ۾ ته اچي ڪونه ٿو پوء وري هٽي ٿو وڃي خناس، خناس معنيٰ اڳتي وڌي ۽ ڳالهه ڪري ته وري هٽي ويندو ڀڄي ويندو هليو. هاڻي اهو ٻئي هنڌ به قرآن شريف ۾ ٻڌائين ته پنهنجو انا اخاف رب العالمين چي مون کان آئون ته انا بريء منڪم چي آئون توهان سان منهنجو ڪو واسطو ڪونهي آئون توهان کان بري آهيان هن کي چوندو ڪف اڪفر پوء هو ڪفر ڪندو جڏهن پوء چوندو انا بريء منڪم انا اخاف الله رب العالمين آئون ته الله کان ڊڄان ٿو منهنجو توسان ڪو واسطو ڪونهي هي تو پاڻ ڪيو آهي پاڻ اهو جيڪو شيطان آهي جيڪو رت ۾ ٿو هلي پنهنجي انسان جي پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم کان پڇيائون ڀلا توهان جو چيائين ته منهنجو شيطان آهي پر مون هاڻ مون ان کي مڃائي مڃايو آهي ته پيغمبرن جا شيطان به هيا آهن پوء حضرت عيسيٰ عليه السلام کي چين پنهنجو پاڻ ڪيرائي وجهه يا هيئن ڪر يا هيئن ڪر هو جيڪو ٽي هن جون ٿين ٿيون ته پنهنجو تون حڪم ڪر ته پنهنجو رت هي سڀ جيڪو جبل جيڪو آهي سو ماني ٿي پيليو بک لڳي آهي حضرت عيسيٰ عليه السلام کي پوء الا حضرت عيسيٰ عليه السلام چيو ته مين شل ناٽ لو باء بريڊ الون ماني ماڻهو رڳو ماني تي ڪونه گذارو آهي انسان کي روحاني اسپرٽ آهي اها به ڳالهه آهي چي ڀلا پاڻ تون الله جو بندو آهين تون هيڏو الله جو پٽ آهين يا جيڪو به ۽ پنهنجو هاڻ تون ڪيراء پاڻ کي جبل تان ته الله توکي پاڻ ئي بچائي وٺندو چي ته الله کي ٽيمپٽ نه ڪرڻ گهرجي مطلب الله جي امتحان نه وٺجي ته الله ائين ڪري ٿو ڪونه ٿو ڪري پوء اهڙي قسم سان ٽي جيڪي ته سڀ ڪنهن نبي تي مطلب ته شيطان جيڪو آهي سو وس وس ڪري ٿو ڪوشش ڪري ٿو حضرت ابراهيم عليه السلام هن جي پويان ڪاهي پيو چي ته تون هن کي ڪيڏانهن ٿو وٺيو وڃين، هن کي قتل ٿو ڪرين، هن کي هيئن ٿو ڪرين وري حضرت اسماعيل عليه السلام جي پويان ڪاهي پيو ته پوء هي توکي وٺي ٿو وڃي، هي توکي قتل ٿو ڪري، ذبح ٿو ڪري، هي ٿو ڪري، هو ٿو ڪري ته اهڙي نموني سان سڀ ڪنهن نبي جي پويان شيطان به آهي ته پر اسان ته وڃو اسان جو درجو اهڙو آهي شيطان سڄو ڏينهن ويٺو آهي وڃو اسان محڪم لڳو پيو آهي اسان جي رت پت ۾ گهڙيو ويٺو آهي پوء هاڻي ڇا ڪر اسان کي وسوسا وجهي ٿو ته اهو جيڪو وسوسو وڌائين پنهنجي ان جي خيال منجهه ته ڀئي آئون جي چوندس ته پوء ڀلا هاڻي اڄ چوان ڪي سڀاڻ چوان ڪي هيئن ڪريان ڪي هيئن ڪريان ڪڏهن چوان پوء وقت گذري ويو هڪڙو پهرين هفتو ٿو گذري پوء مهينو ٿو گذري پوء سال گذري ويو جو ٻه ٽي سال گذري ويا هليا تان جو وڃي خواب ڏٺو پوء هنن جڏهن پنهنجي عزيز بادشاهه جيڪو مصر جو هن جڏهن خواب ٻڌايو پنهنجي ملائل کي پنهنجي اميرن کي ته توهان منجهان ڪو آهي جيڪو خواب جو تعبير هاڻي اتي هنن وٽ هوندا هي جيڪي ڪاهن هئا يا جيڪي مطلب ته هن جا ڇا چئبو آهي اهي هئا جيڪي جادوگر ۽ هي هو سڀئي پوء اهي وس ڪري ويٺا پوء انهن کان اها ڳالهه حل ڪون ٿي پوء اهي وري هڻن ٿا پنهنجو بادشاهه تي اهو جيڪي هي امير امراء جيڪي ٿين ٿا بادشاهن جي پويان جيڪي اهي وري ائين گهنتريون ٿا هڻن جيئن سنڌي ۾ چئبو آهي گهنتري کنتري هڻ. بادشاهه کي چيو، هاڻ تو کاڌو کايو گهڻو ۽ تنهنجي پيٽ ۾ ٿي ويو خلل ۽ تنهنجو هي جيڪو اضغاث احلام يعني اهي مڙئي پيٽ جي خرابي جي ڪري هي اجايا سجايا خواب اچن ٿا، اهو تو خواب جيڪو ڏٺو آهي ته ست ڳئون آهن سڀريون ۽ ست ڏهون ڳئون آهن ڏٻريون، پوء ڏٻريون جيڪي آهن آيون سي سڀرين کي کائي ويون هليون، وري ست سنگ جيڪي آهن سي ساوا ۽ ست سنگ جيڪي آهن سڪا، سي سڪا جيڪي آهن سي. کائي ويا هليا انهن کي سڪن کي سڪل جيڪي آهن سي ساون کي کائي ويا هليا متارن کي ته هاڻي اهو تنهنجو اجايو خواب آهي مطلب ته تنهنجي مڙئي بادشاهه کي ڪنهن رمز سان چئبو اهڙن لفظن سان سڌو ڪونه چئبو جو ماڳهين بادشاهه ماري وجهي پر پوء مطلب ته هنيائون وري بادشاهه تي تنهنجا اهي اجايا خيال اضغاث احلام اهي تنهنجا خيال جيڪي آهن سي اضغاث آهن اهي پيٽ جي خرابي جي ڪري ڪڏهن ڪڏهن خواب ماڻهو ائين ڏسندو آهي

وقال الذي نجا منهما وادکر بعد امة دکر هي دال سان آهي پر ان جي معنيٰ به ساڳي آهي جيڪا ذکر جي پوء هتي ذال سان آهي ٻئي هنڌ به سورت قمر ۾ ۾ به دکر جيڪو آهي سو ذال سان آهي ذال سان نه پر دال سان آهي ته ان ڪري ان جو ڪو حساب ڪتاب الله تعاليٰ پاڻ رکيو آهي پاڻ پوء جڏهن ڳڻين ٿا حرف ۽ لفظ ڳڻن ٿا ته پوء ان مان خبر پئي ٿي ته هن جي ڪا معنيٰ آهي واقعي جو دکر تي ڇو چيائين يا صاد جي بدران سين ڇو چيائين فلاڻي هنڌ ته اهڙي نموني سان اهي رمزون آهن پوء الله تعاليٰ کي ان جي وڌيڪ خبر آهي پر پوء اهو ڳاڻاپي وغيره منجهه به پوء اهو ڳڻن ٿا ته پوء اهو ذال سان جڏهن هوندو ته هيئن ٿيندو ۽ وڌي ويندو يا گهٽ ٿي ويندو يا دال سان هوندو ته هيئن ٿي ويندو ان ڪري اهو دکر دال سان هتي آهي پر معنيٰ اهائي ساڳي آهي ۽ پنهنجو هي پڙهڻي آهي ڄڻ هڪڙي ٻي ٻئي نموني جي جو ڪي ماڻهو دال سان پڙهن ڪي ذال ۽ ذال هڪ ٻئي جي ويجهو آهن ۽ وادکر ۽ ذال جيڪو آهي سو زي زنجير جهڙو ناهي جو جيئن پاڻ ڪيون ٿا هندستاني پاڪستاني پاڻ کي پروننسيئيشن ڪرڻ نٿو اچي ذال جو ته ذ ۽ ث جيڪي آهن ٻئي اهي جيڪي آهن سي جيئن گريڪ يوناني يا جيئن ٿئي پنهنجو ف ٿري ۽ انگريزي جيئن چئن ٿري ٿري چوندا آهن ته ٿري پاڻ ٿي ٿنڀ سان ڪونه ٿا چون اهو ٿئي ثواب سان چون ٿا اهڙي نموني سان ذال ذرو جيڪو آهي سو دال جي برابر ويجهو ٿو ٿئي ۽ پنهنجو دوات جي ويجهو ٿو ٿئي ۽ پنهنجو زي ذري جي ويجهو ڪونهي اهو زي زي ذري کان زي ذري کان پري آهي زنجير کان پري آهي ته ان بهرحال هتي چئي ٿو وقال الذي نجا منهما جيڪو ٻنهي منجهان نجات جنهن پاتي هئي وادکر ۽ پوء هن کي ياد آئي اها ڳالهه بعد امتن امتن جي هتي معنيٰ آهي وقت امت جي معنيٰ ٻئي هنڌ ڏٺوسون امت معنيٰ پنهنجو ملت معنيٰ امت امت معنيٰ ملت مطلب ته ابراهيم عليه السلام هي امت آهي امت آهي معنيٰ هڪڙو شخص آهي پوري هڪڙي وڏي حيثيت وارو شخص آهي اها امتن ۽ هتي امت جو وقت آهي وقت معنيٰ سال گذري ويو يا ٻه سال گذري ويا ٽي سال گذري ويا ڪيترا سال گذري ويا

فأرسلون پوء مون کي موڪليو يعني مون کي اجازت ڏيو ته آئون اتي وڃان ۽ مون کي ڪير روڪي نه ۽ مون کي هو جيڪو وارڊن آهي سپرنٽينڊنٽ اهو به اجازت ڏئي ته آئون ان سان وڃي ڳالهايان پنهنجي يوسف عليه السلام سان عليه السلام آئون ٿو چوان مطلب ته هن لاء جيئن به چيو هوندو ته پنهنجو پاڻ کي ضروري آهي ته پنهنجو انبيائن جو اوليائن جو نالو ادب سان وٺجي هاڻي هڪڙو فرقو هينئر پيدا ٿيو آهي مون کي اها ڳالهه چوڻ چوڻ جي هتي ضرورت پئي ٿي جو چون ٿا بس هي جيڪي انبياء آهن بس ان جو نالو وٺبو بس محمد چئبو صلي الله عليه وسلم جي بدران پنهنجو ۽ پنهنجو فلاڻو ابو بکر بس ان کي وڌيڪ چوڻ جي ڪا ضرورت ڪونهي ته رضي الله تعالٰي عنه يا فلاڻو اهڙا ماڻهو آهن هاڻي گهڻا اهي پيدا ٿيندا ٿا وڃن اهو جي هڪڙو وحيد الدين آهي هندستان ۾ انگريزي ۾ به ڳالهائي ٿو ۽ پنهنجو اردو ۾ به ڳالهائي ٿو مٿو خراب ڪري سڄي دنيا جو ڇڏيو اٿس اهو اهو انهي فڪر تي تمام گهڻو آهي پر هو ٻيون ڪي ڳالهيون چڱيون به ڪري ٿو پر اها بڇڙائي هن ۾ تمام گهڻي آهي جو پنهنجو سڄي ماڻهن کي خلق کي الله جي خراب ٿو ڪري جو ادب جيڪو آهي سو ادب انسان کي چي با ادب با مراد ۽ بي ادب بي مراد جيڪو ماڻهو کي ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم کي يا ٻين اصحابن سڳورن کي نالو وٺي ماڻهو ڪونه ڳالهائيندا هئا. هاڻي هن کي چري کي سمجهه ۾ ڪونه ٿي اچي. هي هندستاني جو پٽ آهن هن کي خبر ڪونهي ڇو جو عربن جو هڪڙو طريقو آهي ادب جو اهو ڪو ڪنيت سان سڏيندا هئا يا ابوالقاسم يا ابوالقاسم اهو هڪڙو قاسم جا پيء پاڻ وٽ جيئن هندستان جا ماڻهو اڳ ۾ ويچاريون هندياڻيون به سنڌياڻيون به مايون پنهنجي مڙس جو نالو ڪونه ٿيون فلاڻ فلاڻي جا پيء فلاڻي جي ماء فلاڻي ائين چوندا هئا پر نالو ڪونه وٺبو نالو ادب جي ڪري نٿو وٺجي ته پاڻ اسان وٽ رسم هئي يا هندستان ۾ پاڪستان ۾ به جو هندواڻيون ويچاريون چي ته فلاڻي جا پيء فلاڻي جا پيء فلاڻي جا پيء يا فلاڻي جي ماء فلاڻي جي ماء ائين چوندا هاڻي ابوالقاسم رسول الله صلي الله عليه وسلم کي چوندا يا پوء جڏهن مؤمن مسلمان جيڪي هوندا سي ابوالقاسم ڪونه چوندا اهي چوندا هئا يا رسول الله يا رسول الله هتي اهي ادب سان حضرت رسول الله صاحب جو نالو رڳڙو ڪونه وٺندا هئا ۽ انهي ڪري حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه جو ابوبڪر نالو ڪونه وٺندا هئا پوء ان جو مطلب ته ادب سان ڪنيت سان نالو وٺبو سڀني ماڻهن جو ڪنيت سان نالو وٺبو هو ان لحاظ کان پوء جڏهن ماڻهو صحابن ۾ جي پر رسول الله صاحب کي به انت امي ابي و امي و انت ابي ابي و امي معنيٰ منهنجو پيء ۽ منهنجي ماء تو تان قربان ته اهو هڪڙو ادب جو طريقو آهي ۽ ۽ وري تون اهڙو بنهه نڀاڳو مسلمان ٿي ڪري وري ماڻهن کي ويٺو سڀني کي سان پنهنجو سيکارين اسان جي لاء بڇڙا گهڻيئي وڃ سان ڌرتي تي ويٺا آهن جيڪي بس پوء تنهنجي پويان لڳي پوندا آئون انهن جون ڳالهيون ٻڌندو آهيان مون کي هر روز هڪڙو موڪليندا آهن هن جو جيڪو آهي ڊپارٽمينٽ سو موڪلي ٿو. ڪتاب به هن جا گهڻا هندستان پاڪستان منجهه ڇپيا آهن، انگريزي ۾ به ۽ اردوء ۾ به، پر پوء گهڻن جا لاهه ڪڍيا اٿس، نريون پاڙون پٽيون اٿس، ڇو جو بي ادب ٿو ڪري ماڻهن کي ۽ پوء اجايون سجايون ڪوڙيون خبرون ٿو ٻڌائي. هاڻ يوسف عليه السلام جي جيڪا اها خبر ته مون فلاڻي ماڻهوء مون کي هيئن ٻڌايو، هڪڙي نئين انوکي ڪسي تفسير ۾ نهين هي. هاڻ ڀلا ڪسي تفسير ۾ ڪونهي ۽ تون وري جيڪو ٿو چئين هاڻ هندستان. کان اڳ ۾ جيڪي رڳو اردو ٿا ڄاڻن ۽ عربن جا چوڏهن سؤ سال ۾ تفسير لکيا آهن ماڻهن انهن سڀني کي يا بس اصلاحي صاحب چيو ته مون بس هي پهرين ڳالهه ڪئي آهي اهو به تفسير اردو ۾ ته پهرين توکان اڳ هزارين ماڻهن اڳ ۾ اهي ڳالهيون ڪيون آهن ربط جون ته الله تعاليٰ قرآن ۾ ڪهڙي نموني سان ربط رکيو آهي هن چيو آئون پهريون ماڻهو آهيان جنهن اهو ربط ڪيو آهي. ڀئي رازي وٽ ربط آهي ۽ ٻيو عروض بهن جيڪو آهي ان جا يا فلاڻو بخلي يا با با با باخي اڇا سا نالو ان اهو رکيو آهي ڀئي ڪهڙو نموني سان قرآن شريف جو ٿئي ٿو سلسلو هڪ ٻئي سان مربوط ربط ٿئي ٿو انهن جو ته اهو ته آهن اڳ ۾ ماڻهن پنهنجي مفسرن شيون پيش ڪيون آهن توهان کي هاڻ عربي ڪون ٿي اچيو فارسي به ڪون ٿي اچيو اردو جو ڪو تفسير پڙهو ٿا ڪنهن جو پوء چئو ٿا آئون پهريون آهيان جنهن هيء ڳالهه ڪڍي آهي تون ڳالهه پهريون ڪون آهين پوء وري اجائي ان جو تفسير جيڪو جيڪو الله تعاليٰ جو انٽينشن نه هجي جيڪو تورات جو انٽينشن نه هجي جيڪو قرآن جو انٽينشن نه هجي جيڪو ڪنهن مفسر اهڙي اجائي ڳالهه نه چئي هجي، سا وري چوندا ها، ديکو هان، هم ني ڪيسي انوکي بات ڪهي هي، جيڪو ماڻهو حيران ڀڄيو وڃا، وڃو سوئي جهنم جو. هاڻي اهڙي قسم جون ڳالهيون اجايون ڪرڻ ته پوء هاڻي هتي امّتن جي معنيٰ ڪيس، انبّئڪم بتاويله فارسلون، پوء مون کي موڪليو ته آئون وڃي اها خبر وٺي ٿو اچان ته هي ماڻهو چئي ٿو پنهنجي بادشاهه سلامت کي جيڪو مصر جو بادشاهه هو، هن کي فرعون ڪونه ٿا چون، فرعون جيڪو آهي قرآن شريف ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جو جيڪو بادشاهه آهي انهي زماني کان فرعون يعني معلوم ٿئي ٿو ته اهو ڊنيسٽي هڪڙي ٻي هئي ۽ هو ڊنيسٽيون اڳ ۾ جيڪي حضرت ابراهيم عليه السلام قرآن شريف ۾ به ان جو نالو جيڪو آهي سو فرعون ناهي پنهنجو ان جو نالو ملڪ آهي ۽ پنهنجو هتي به جيڪو آهي سو ملڪ آهي ان جو نالو قرآن شريف ۾ فرعون جيڪو آهي موسيٰ عليه السلام جي زماني جو بادشاهه جيڪو

هاڻ نالو ڇو جو هن جو عهدو ڪو وڌيو ڪونهي يا پنهنجو عهدو اٿس ڪو ڪون انهي ڪري هن جو نالو هيستائين اهو اهو نالو تمام ضروري آهي ڇو جو آخر ۾ خبر پوندي ڇو ڪيئن خبر پئي پنهنجي ماڻهن کي ته ڀئي هي آهي يوسف يا ڇا ته ڪيئن ٿي خبر پوي ۽ هتي يوسف کي سڏي ٿو پر چئي ٿو ايها الصديق اي سچارا يوسف عليه السلام يوسف ايها الصديق سچا يعني تنهنجي ڳالهه اڳي به سچي ٿي ۽ هاڻي به تون سچو سچو آهين تون هاڻي هتي صديق ٿو چوي ۽ هي ڀائر جيڪي آهن سي پاڻ کي چون پهرين ڏٺوسين پاڻ اڳ ۾ ته چيائون ته جيڪڏهن اسين سچا هجون ته به تون اسان کي ڪونه مڃيندين پنهنجي پيء کي چيائون وري آخر ۾ وري جڏهن بنيامين کي ڪونه ٿو ڇڏي حضرت يوسف عليه السلام پوء هي چئي ٿو ته اسين سچا آهيون پر پڇ کڻي ڀلا ٻين ماڻهن کان پر ته به يعقوب عليه السلام حالانڪ اتي ان وقت سچا آهن پر هو نه ٿو مڃي، ڇو جو هي ڪوڙو ڪوڙا سچا ثابت ٿي ويا، ڪوڙا ثابت ٿي ويا هليا، هاڻي سچو هنن کي ڪيئن مڃي؟ پر يوسف عليه السلام سچو آهي، انهي ڪري الله تعاليٰ به هن کي سچو ٿو چئي، جيڪي هن سان گڏ جيڪي پنهنجي ان ۾ جيل ۾ هئا، اهي به هن کي سچو ٿا سمجهن، ته يوسف عليه السلام محسن ٿا چون، يوسف عليه السلام کي ٻين لقبن سان پنهنجو سڏين ٿا، ته هتي چئي ٿو يوسف ايها الصديق، افتنا، افتنا، اسان کي فتويٰ ڏي، اسان کي ٻڌاء، تعبير ڪري ڏي، افتنا، هُتي جيئن افتوني، بادشاهه جيڪو چيو مون کي هن جي فتويٰ ڏيو، فتويٰ ڏيو معنيٰ مون کي هن جي تعبير ٻڌايو، ته هاڻي مفتي سڀ ڪو جيڪو ٿو پنهنجو هو پاس ڪري جيڪو ڇا چئبو آهي درس جو هاڻي اهو مفتي ٿي ويٺو آهي، پنهنجي پاڪستان ۾ هر ڪو مفتي آهي، معنيٰ هزار مفتي هڪڙي ئي مدرسي ۾ ويٺا آهن، هڪڙي ئي هنڌ هزار مفتي سڀ ڪو مدرسي ڀئي خدا خدا کان ڊڄو مفتي سڄي ملڪ ۾ هڪڙو ٿيندو آهي. سمجهو برونائي ۾ هڪڙو مفتي آهي يا مثلاً مفتي اعظم جيڪو چوندا هئا پنهنجو فلسطين جو جيڪو هڪڙو مفتي هيو ان زماني ۾ جڏهن اهي انگريزن پئي اڃا پنهنجو قبضو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي يا مطلب ته هڪڙو مفتي هوندو سڄي ملڪ ۾ ڪي نه ڀئي هزارين مفتي هڪڙي ئي مدرسي ۾ ويٺا آهن ڪراچي کان وٺي پشاور تائين وڃ ته سڀ ڪو مفتي آهي جيڪو اٿي ٿو بني پنهنجي هنڌ منجهان ۽ پنهنجو ٻاهر اچي ائين چئي آئون مفتي آهيان سڀ ڪو مفتي ڀئي تو درس پورو ڪيو آهي تون مفتي ڪٿان ٿيندين پاڻ کي خدا خدا کان خدا کان ڊڄو پاڻ ۾ اهو جيڪو ماڻهو اڳي ويچارا چوندا هئا فقير ۽ حقير ۽ احقر ۽ عاصي ۽ فلاڻ هاڻي سڀ ڪو ماڻهو چوندو آئون ته بس الله کان گهٽ آهيان ئي ڪونه ڪو رسول پاڪ کان مٿي آهيان ۽ نبين کان اصحابن کان آئون ته بس هيئن آهيان آئون هونئن آهيان سڀ ڪو پاڻ کي وڏائي جو زمانو اچي ويو هليو هيڏو تائين وڏائي ڇلا ٿا ڪريو ڀئي توهان کي ڪير ڪنهن مفتي جو درجو ڏنو آهي فتويٰ توهان کي ڪو سڄي ملڪ جي بادشاهه توهان کي خط لکي ڏنو آهي ته تون مفتي آهين برابر سڀ ڪو ماڻهو هر مدرسي جي ماڻهو هزار مفتي هڪڙي مدرسي ۾ ويٺا آهن هاڻي فتويٰ پر فتويٰ جي معنيٰ مون کي تعبير ٻڌاء افتوني فتويٰ مطلب تعبير واري تي سڀ ڪنهن طرف تعبير ڪونه ڪيو هو سڀئي جيڪي هئا ته تعبير ڪونه ڪيو هو جيڪو تعبير ڪري سگهندو انهن ڳالهين کي جيڪو منهن ڏئي سگهندو اهو فتويٰ ڏيندو فتويٰ سڀ ڪنهن کان ڪونه پڇبي مون جهڙي تو جهڙي کان فتويٰ ڪونه پڇبي ڇو جو هن کي ڪهڙي خبر آهي فتويٰ پڇڻ جي لاء وري سڄي سچويشن جي هن کي خبر هجي سڄو حال هن کي ٻڌائبو ته ڀئي هي سچويشن آهي هي ماڻهو آهي هي ڳالهه آهي هي ڳالهه آهي هي ڳالهه سڄي ڳالهه ڪري پوء پڇبي فتويٰ پر سو تو جهڙي مون جهڙي ماڻهو کان فتويٰ ڪونه پڇبي فتويٰ پڇبي جيڪو ماڻهو هوندو واقعي صلاحيت وارو جيڪو قابل هوندو سڄي ملڪ ۾ مشهور هوندو ان کان فتويٰ پڇبي هاڻ هر ڪو چئي ٿو ها مون هيئن هنگيو آهي مون هيئن مٽيو آهي فتويٰ مون کي ڏي ڀئي تنهنجو هنگڻ مٽڻ تون پڙهه پاڻ ڄاڻ تون پڙهي سگهين ٿو ۽ تنهنجي هنگڻ مٽڻ تي اسين ويٺا فتوائون ڏيون تون هيئن ڪريون هونئن ڪريون هاڻ اها مطلب ته هي ڪو ۽ پنهنجي علم جيڪو آهي، حديث جو، قرآن جو ۽ فتوائن جو، فقه جو، انهيء کي بس ائين ڀانيو اٿئون ته اسان جو بس نوڪرياڻي آهي اسان جي گهر جي، جيئن اسان کي وڻي تيئن اسين ڪري ويهي رهون بس سڀڪو مفتي آهي پاڪستان ۾ تان ڏسندو هينئن پٿر اڇليندو ته مفتي تي ڪرندو. افتنا في سبع بقرات هاڻ اتي پهرين هو پنهنجو سبع سبع بقرات هاڻ هي ٿو چئي ته سبع بقرات هاڻي عين تي زير آهي، هتي عين تي زبر آهي. هي ڄڻ اهڙي نموني سان گراميٽيڪل اسٽرڪچر اهڙو ٿي ٿو وڃي جو اسان کي فلاڻي جي في جي ڪري في جيڪو وچ ۾ اچي ويو يعني في سبع بقرات اسان کي ستن ڳئن جي متعلق ٻڌاء جيڪي ٿلهيون سمان سو سمان معنيٰ ان کي چرٻي چڙهيل آهي يعني جڏهن کائينديون پيئنديون سڀريون ٿينديون تنهن وقت پنهنجو ان چرٻي چڙهندي ان تي سمان ان کي چئبو ۽ پنهنجو ٿلهيون ٿينديون ٿلهيون ۽ ياڪلهن سبع عجاف جنهن کي کائي ويون ست جيڪي عجاف هيون جيڪي ڏٻريون هيون

ساوا يعني ڀريل داڻن سان، و اخر يابسات ٻيا سڪل، سڪل ۾ معني ڪو داڻو ئي ڪونهي ڪو، سڪي ويا هليا اڃا سڀرا ٿين ها ان کان اڳ ۾ ئي سڪي هليا. لعلي ارجع الي الناس تان ته آئون موٽي وڃان پنهنجي ماڻهن ڏانهن، الي الناس، ناس معني بادشاهه وٽ ۽ ماڻهن ٻين وٽ ان ڏانهن موٽي وڃان لعلهم يعلمون ته هو ڄاڻن، هاڻ ڄاڻن جي معنيٰ ته اهو خواب جو تعبير به ڄاڻن ۽ ڄاڻن تنهنجي حيثيت به ڄاڻن ته تون خواب ڪيئن ڄاڻين ٿو پر هاڻي هتي قرآن شريف ۾ ۽ پنهنجي تورات منجهه اهو آهي ته هو ماڻهو وڃي ٿو پوء هن کي خواب جو تعبير خواب ٻڌائي ٿو پوء خواب وري

ته آئون جيل ۾ ڇو پيو آهيان، مون تي ڪهڙو مهڻو طعنو، تهمت، الزام مون تي لڳل آهي، انهيء ڪري ان منجهان آئون نڪران ته وقت هي جو وقت اچي ٿو ان کي خواب ٻڌائي ٿو ڇڏي، خواب جو تعبير، نه رڳو خواب جو تعبير ٻڌائي ٿو پر ڇا ڪرڻ کپي اهو به هن کي ٻڌائي ڇڏي ٿو. يعني جيڪو اڳتي قدم کڻبو، ڪهڙا ايڪشن کڻبا ته ٻيو به ڪير به ڪري سگهي ٿو پر مطلب ته ڇو جو هن جي دل ۾ سچائي اهو ڪونه جو هڪڙو علم جو حصو پاڻ وٽ رکيائين يڪتمون ڪتب ڪتم الڪتم ڪيائين يعني لڪايائين ڳالهه کي علم کي هو سڄي پڌري ڪري انهن کي ٻڌائين جيڪو اهو ماڻهو آيو ان کي سڄي ٻڌ ڳالهه ٻڌائين چي ته پنهنجو قال تزرعون ان کي ٻڌائي ڇڏيائين هاڻ خواب جو تعبير نٿو ٻڌائي پر خواب جو قدم ڪهڙو کڻجي اهو ٻڌائيس ٿو ته چئي ٿو قال چيائين تزرعون پوکيو سبع سنين دأبا ست سال پورا هڪ ٻئي جا پويان پوکيو پوکيو يعني خوب اناج پوکيو ايترو جو گڏ ڪريو پوکيو فما حصدتم پوء جڏهن لڻو يعني اهو جيڪڏهن جيڪو هر هڪ فصل جيڪو لڻندا وڃو هڪڙي سال پوء ٻئي سال پوء ٽئي سال جيڪو به فصل لڻندا وڃو ان کي ڇا ڪندا وڃو فما حصدتم حصدتم لڻو ته جڏهن تئين ان کي لڻو فذروه في سنبله پوء ان کي پنهنجي سنگن ۾ رکو پنهنجي ان سنبل ۾ رکو هاڻي اها سنبل ٿئي ٿي فذروه ڇڏي ڏيو ان کي يعني الا قليلا مما تاڪلون سواء انهي ٿوري جي جيڪو توهان کائيندؤ انهي سال اهو توهان ان کي ڀلي ڪٽيو ۽ ڇڙيو ۽ ڇاڻيو باقي ٻين کي سنگن ۾ رکندا وڃو پوء مطلب ائين ٿيندو ته ٻئي سال جيڪو ايندو ته انهي کي سنگن ۾ رکبو ۽ پهرين سال جو جيڪو آهي ان کي ختم ڪبو اهڙي نموني سان ٽئي سال جو ايندو ته ان کي سنگن ۾ رکبو ٻئي سال وارن منجهي منجهان کائبو يا جيڪي پهرين سالن منجهان کائيندا وڃبا ان ۾ سنگ ۾ هوندو ته خراب نه ٿيندو ان کي سرو نه لڳندو ۽ ان کي ٻاهر جو جيڪو اثر نه ٿيندو هوا جو هن جو ان جو هو سنگ ۾ جنهن وقت هوندو ته ان تي مٿان تهه جيڪو چڙهيل آهي سو ان کي پنهنجو پرو پروٽيڪٽ ڪندو هاڻ اها ڳالهه تورات ۾ ناهي. تورات ۾ ڇو ناهي پنهنجو جو هنن کي يوسف عليه السلام ته ٻڌايو پنهنجي ماڻهن کي پر پوء هن کان ڳالهه وسري وئي هلي تورات لکيو جيڪو آهي سو پوء لکيو اٿئون هنن کي اها خبر ڪونهي محمد صلي الله عليه وسلم کي ڇو خبر پئي محمد صلي الله عليه وسلم وٽ ته ڪڻڪ به ڪون ٿيندي پنهنجو جو مصر ۾ ٿيندي آهي سنڌ ۾ ٿيندي آهي هندستان ۾ ٿيندي آهي پنهنجو عرب ۾ ته کجورون ٿينديون آهن هتي ڪڻڪ ته ٿئي ڪون ٿي رسول الله صلي الله عليه وسلم کي ڪيئن خبر پئجي وئي هلي اهو هڪڙو معجزو آهي جيڪو سائنٽيفڪ معجزو آهي جو ڪهڙي نموني سان پروٽيڪٽ ڪجي ته هاڻي جيڪي اسان جا فوڊ پروٽيڪٽر اسان جا ڄاڻو سڃاڻو گهڻا آهن ويچارا هاڻي پنهنجو نالا ڪونه وٺان مطلب پنهنجو آهن گهڻيئي پر انهن کي چئبو آهي هي جيڪا وڏا وڏا هي ٺاهيو پوء ان ۾ هن کي وجهو پوء ان ۾ پنهنجو نم جو پن به وجهي ڇڏيو پن به وجهي ڇڏيو ان کي سنگن ۾ وجهڻا هاڻ سنگن ته ڪونه ٿا وجهن ڀائي ته هن زماني ۾ پر پوء ان کي ڇڙين ٿا پوء وري پنهنجو ڪري ۽ پوء نم جو وجهن ٿا يا وجهندا هئا پوء هاڻ سڀ ڪو وجهي ٿو يا نٿو وجهي پر ٻهراڙي ۾ هي جيڪا ڇا چئبو پنهنجي هئي گندي جيڪا ان گندي ۾ وري نم جا پن وجهي ڇڏبا مٿان هيٺ ائين ستو هيڏانهن هوڏانهن ڪري ته ان کي سرو نه لڳندو جيڪڏهن سنگن مان ڪڍي ڇڏبو ته به جيڪو آهي داڻي کي نم جو وجهبو پر نم جي ڳالهه هن ۾ ڪونهي، هن ۾ آهي ته پنهنجي سنگن ۾ رکو، سنگن ۾ ئي رکندا پوء ان کي آخر تائين لڻندا، پوء ست سال ڏڪار جا گذري ويندا، ست سال سڪار جا گذري ويندا، پوء ڏڪار شروع ٿيندو، پوء به آهستي آهستي کائيندا ماڻهن کي ورهاست راشن سان ملندو، حساب ڪتاب سان ملندو، ٿورو ماڻهو کائيندا، پاڻ وانگي اهڙو ڪونه ته کائي ۽ وري اڇلي ڇڏيون، هي ڪيون هو ڪيون، ضايع نه ڪندو پنهنجو، پوء اهڙي نموني سان حساب ڪتاب حضرت يوسف عليه السلام اهڙو نمونو رکندو، پوء هاڻي هتي هن کي چوي ٿو، فما حصدتم فذروه في سنبله پوء ان کي رک ڇڏي ڏيندا، الا قليلا مما تاڪلون سواء انهي ٿوري جي جيڪو توهان کائيندؤ، ثم ياتي پوء ايندا من بعد ذلڪ ان کان پوء سبع شداد سبع شداد ست سال شدت وارا شداد وارا شدد شديد هوندا ڏکيا هوندا يعني تڪليف وارا يعني فيمن وارا ڏڪار وارا ايندا ياڪلن ما پوء کائي ويندا هليا سڀئي قدمتم ياڪلن ما قدمتم جيڪو توهان بچايو هوندو پوء هتي ڇڏيو هوندو اهو توهان سڀ کائي ويندا هليا ما قدمتم لهن الا قليلا سواء انهي جي جيڪو توهان تحصنون جيڪو ٻج جي لاء بچائيندؤ يعني اهو ٻج جي لاء بچائي رکجو ٻج نه هوندو پوکيندؤ ڪٿان انهي ڪري ٿورو بچائي رکبو جو آخري جڏهن ست سال گذري ويندا پوء پندرهون سال جيڪو ست سال هو ست سال هو پندرهون سال جيڪو ٿيندو وري جيڪو تنهن وڃبو الا قليل مما ثم ياتي من بعد ذلک عام فيه پوء ان کان پوء سال ايندو جنهن ۾ فيه يغاث پوء مينهن وسندو پوء پوء توهان يغاث الناس مينهن